Facebook ຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ ທ່ານສົມດີ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຊາບແດ່ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວການເມືອງ ຫຼື ວ່າການຫຍັງກະວ່າໄດ້ວ່າຊັ້ນເຖາະ ທີ່ວ່າມັນກົງກັນກັບທີ່ວ່າຜູ້ຍິງນາງໜຶ່ງທີ່ເປັນຄູ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະເທດອີຣານ ແລະ ຖືກປະເທດອີຣານກ່າວຫາວ່າ ເປັນນັກສືບຂອງປະເທດອິດສະຣາເອລ ແລະ ຈັບໃ ສ່ຄຸກໄວ້ດົນເຕີບແລ້ວແຫຼະ ແລະ ຖືກປ່ອຍໂຕອອກມາ ແລະ ມັນເປັນກັບເວລາທີ່ວ່າກົງກັນກັບທີ່ວ່າ ທາງການໄທນີ້ປ່ອຍນັກໂທດທີ່ວ່າຈະກໍ່ການຈໍລະຈົນໃສ່ສະຖານທູດອິດສະຣາເອລໃນບາງກອກຫັ້ນນະ ແລ ະ ຖືກຈັບກັກຂັງໄວ້ຫັ້ນກໍ ແລ້ວກໍມີນັກຂ່າວ ນັກຂ່າວນີ້ສືບສວນໄດ້ວ່າ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນີ້ນຳສົ່ງຄົນອີຣານນີ້ 3 ຄົນນີ້ໄປຍັງນະຄອນເທຣານຂອງປະເທດອີຣານ ແລະ ກະໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນີ້ມີ ຂ່າວດັງກັນວ່າ ອາດຈະມີການແລກປ່ຽນ ນັກໂທດ 3 ຄົນນີ້ ເອົານາງອັນນີ້ກັບບ້ານຊັ້ນນະ ເລື່ອງນີ້ນີ້ມັນກໍເປັນເລື່ອງທີ່ວ່າສັບສົນ ແລ້ວຢູ່ໃນປະເທດໄທນີ້ມັນ ເລື່ອງນີ້ມັນເປັນຈັ່ງໃດເນາະທ່ານ ອັນນີ້ເນາະ ທາ ງ ທາງສື່ໄທບາງສະບັບກໍໄດ້ເຜີຍແຜ່ເນາະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ ເລື່ອງນີ້ເນາະວ່າ ໂດຍອ້າງເຖິງສື່ຂອງທາງການອີຣານ ກໍໄດ້ບອກວ່າ ອີຣານປ່ອຍໂຕນັກວິຊາການ ອ່າ ແມ່ຍິງຊາວອົດສະຕຣາລີ ອັງກິດເນາະ ເ ພິ່ນມີ 2 ສັນຊາດ ທີ່ຖືກຈຳຄຸກຖານເປັນສາຍລັບ ແລກກັບໄທນີ້ສົ່ງກັບນັກໂທດ ຫຼືວ່າເນລະເທດນັກໂທດອີຣານ 3 ຄົນ ຄະດີລະເບີດໃນກຸງເທບວ່າງປີ 2555 ເນາະ ອ່າ ລາຍງານຂອງ IRIB ກະຍັງກ່າວອີກວ່າ ມົວ ກິນເບີດ ໄດ້ຮັບອິດສະຫຼະພາບ ໂດຍເປັນການແລກປ່ຽນໂຕນັກໂທດກັບຊາວອີຣານ 3 ຄົນ ອ່າ ລາຍງານຂອງ AFP ວ່າງວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາເນາະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກົມລາຊະທັນຂອງໄທລາຍໜຶ່ງ ກະຢືນຢັນວ່າ ພົນລະເມືອງອີຣ ານ 3 ຄົນທີ່ຖືກຕັດສິນຈຳຄຸກຄະດີວາງລະເບີດ ອ່າ ວ່າງປີ 2012 ຖືກສົ່ງໂຕກັບອີຣານແລ້ວ ໂດຍຄຳຊີ້ແຈງກ່າວວ່າ ຊາຍຊາວອີຣານ 2 ຄົນ ກະໄດ້ແກ່ ມາຊູດ ເຊດາກັດຊາເດ ແລະ ຊາອິດ ໂມລາດີ ຖືກສົ່ງໂຕກັບອີຣານ ໃນຖານະນັກໂທດ ສ່ວນຊາຍຄົນທີ 3 ກໍຄື ໂມຮຳມັດ ຄາຊາອີ ນັ້ນກະໄດ້ຮັບພະລາຊະທານອະໄພຍະໂທດ ວ່າງເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາເນາະ ທັງສາມກໍກ່ຽວໂຍງກັບແຜນການລອບສັງຫານນັກການທູດອິດສະ ຣາເອລໃນໄທທີ່ລົ້ມເຫຼວ ແລະ ກໍຖືກເປີດໂປງ ໃນວັນວາເລນທາຍວ່າງປີ 2012 ໃນເຫດການລະເບີດທີ່ຊອຍປີດີ ພະນົມຍົງ ກຸງເທບ ອ່າ ສານໄທກະຕັດສິນປີ 2013 ລົງໂທດຈຳຄຸກໂມລາດີຕະຫຼອດຊີວິດ ຖານພະຍາຍາ ມຂ້າ ສ່ວນຄາຊາອີໂດນຕັດສິນຈຳຄຸກ 15 ປີ ຖານມີ ລະຄອບຄອງວັດຖຸລະເບີດເນາະ ອັນກ່ຽວ ກ່ຽວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທັງໝົດນີ້ນະ ຄັນຢາກຖາມແບບສັ້ນໆນີ້ແມ່ນວ່າ ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ມີການເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ມີການຊື້ນັກໂທດຈາກປະເທດໄທນີ້ ລະກໍໄປແລກປ່ຽນເອົາສາສະນາຈານຄົນອົດສະຕຣາລຽນນີ້ກັບບ້ານນີ້ ລະຄົນລາວເຮົາໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີກໍຫຼາຍຄົນກໍຄິດວ່າຈັ່ງຊັ້ນວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າໃນປະເ ທດໄທນີ້ມັນມີຂ່າວ ມີຂ່າວວ່າມີການຊື້ເອົານັກໂທດນີ້ຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ຍັງບໍ່ ບໍ່ມີຂ່າວຕົວນີ້ອອກມາແຕ່ຢ່າງໃດເນາະ ເພາະວ່າ ອ່າ ເລື່ອງນີ້ກໍພໍ ພໍເປັນຂ່າວອອກທາງສື່ໜັງສືພິມບາງສະບັບ ການ ລຽກວ່າກິລິຍາ ຫຼືວ່າການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຕອບກັບ ກະບໍ່ ບໍ່ມີເລີຍຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ອີກນະ ແມ່ນວ່າມັນເປັນຂ່າວລື ຫຼືວ່າຂ່າວໃຫຍ່ໃນປະເທດໄທຫຼືບໍ່ ອັນນີ້ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ຖືວ່າເປັນຂ່າວໃຫຍ່ນະ ເພາະວ່າໜັງສື ພິມຄືວ່ານີ້ກໍເບິ່ງລົງ ເທົ່າທີ່ເຫັນກໍແຄ່ ແຄ່ສະບັບໜຶ່ງສອງສະບັບປະມານນີ້ ອືມ ແລ້ວສ່ວນໃຫຍ່ເນາະ ດຽວນີ້ໃນປະເທດໄທຂ່າວການເມືອງຄ່ອນຂ້າງສິແຮງແດ່ເນາະ ອືມ ມັນກໍເລີຍ ຂ່າວອື່ນໆກໍເລີຍຖືກ ຖືກກົ ບ ຖືກນັ້ນໄປແດ່ຈັກໜ້ອຍ ແລ້ວສະຖານທູດອົດສະເຕຣເລຍ ຫຼືວ່າທາງການອົດສະເຕຣເລຍໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຫຼືວ່າໃນປະເທດໄທ ມີການຖືກສຳພາດ ຫຼືວ່າເອົາຂ່າວເອົາຂ່າວຫຍັງລະບໍ່ ກ່ຽວກັບເ ລື່ອງນີ້ ອັນນີ້ບໍ່ເຫັນປາກົດຂ່າວອອກມາເນາະ ແລະ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຍົກຕົວຢ່າງ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫຼືວ່າກະຊວງຕ່າງປະເທດໄທ ຫຼືວ່າກະຊວງຍຸຕິທຳໄທນີ້ ມີອັນໃດທີ່ວ່າຖືກສຳພາດກ່ຽວກັບເລື່ອ ງນີ້ຫຼືບໍ່ເນາະ ຫຼັງຈາກທີ່ ສື່ຂອງທາງການອີຣານ ລະກະໜັງສືພິມບາງສະບັບເອົາມາລົງ ຄວາມຄືບໜ້າ ຫຼືວ່າຄວາມເຄື່ອນໄຫວກະຈະບໍ່ມີອີກເລີຍຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກໍແປວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ງຽບໄປເລີຍ ໂຕນີ້ແມ່ນບໍ່ ແ ມ່ນ ແປວ່າບໍ່ມີຫາງຂ່າວຕໍ່ອີກຈັກໜ້ອຍບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີເລື່ອງລາວຕົວນີ້ຕໍ່ ຕໍ່ເນື່ອງນະ ເຮົາກະເຫັນກະງຽບໄປ ອອກມາລະກະໝົດໄປ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ກະແປວ່າປະໄວ້ຊ່ຳນີ້ແຫຼະ ລະບາດນີ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກສ າທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ວ່າຈັ່ງໃດວາ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຫຼືວ່າຂໍຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນລາວທັງຫຼາຍນີ້ ຈົ່ງເອົາຈິງເອົາຈັງໃນການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ທີ່ວ່າໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ມັນທະວີຂຶ້ນ ມາກມາຍ 14 ຄົນຫັ້ນນະ ຄັ້ງທີ່ແລ້ວກໍໄດ້ລາຍງານວ່າມີຜູ້ປ່ວຍເພີ່ມຂຶ້ນ 14 14 ຄົນ ກະເປັນຜູ້ເດີນທາງມາຈາກຕ່າງປະເທດ ຕອນນີ້ທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງລາວກະເນັ້ນຢ້ຳປະຊາຊົນເຖິງຄວາມຈຳເ ປັນທີ່ຈະຕ້ອງດຳເນີນການເຝົ້າລະວັງ ລະກະປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນ ອ່າ ພະຍາດຢ່າງເຂັ້ມແຂງນະ ຕໍ່ໄປເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຊ່ວງຂອງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເນາະ ອ່າ ລອງອະທິບໍດີກົມຄວບຄຸມ ພະຍາດຕິດຕໍ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງລາວ ກະໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວ່າປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດກໍຄວນພະຍາຍາມດຳເນີນການຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດຕໍ່ໄປເພື່ອປ້ອງ ກັນ ການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ລອບທີສອງ ລະກະເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ປະຊາຊົນທຸກຄົນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຸກຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສິຕ້ອງປະຕິບັດຕາມວິຖີ New Normal ກໍຄືການປະຕິບັດໂຕແບບໃໝ່ເນາະ ລະກະກົດລະບຽບກ ານດູແລສຸຂະພາບຕາມທີ່ລັດຖະບານກຳນົດຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ເພາະວ່າເລື່ອງຂອງຈຳນວນຜູ້ປ່ວຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນມື້ດຽວ ຫວ່າງໄວໆນີ້ 14 ຄົນນີ້ ມັນກະບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທຳມະດາ ກະທັ່ງນີ້ເນາະ ທາງລັດຖະບານລາວກໍ ຍັງຄົງກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຜູ້ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາປະເທດ ແຕ່ວ່າຂໍຖາມແດ່ວ່າ ໃນເມື່ອທີ່ມັນມີຄົນປ່ວຍໂຄວິດ-19 ກະໂດດຂຶ້ນບາດດຽວປັບ 14 ລາຍນີ້ນະ ແລະກໍວ່າມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍໄ ດ້ຖາມທ່ານໄປແລ້ວໃນຄັ້ງກ່ອນນີ້ວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ 14 ຄົນນີ້ມາຈາກປະເທດໃດຫຼືບໍ່ ແມ່ນວ່າທ່ານວ່າບໍ່ມີຂ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ແຕ່ວ່າໃນມື້ນີ້ ດຽວນີ້ ທີ່ທ່ ານລາຍງານຂ່າວຢູ່ນີ້ນະ ມັນມີຂ່າວຄາວອອກມາໃໝ່ຫຼືບໍ່ວ່າ 14 ຄົນທີ່ວ່າເປັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນລາວນີ້ ແມ່ນມາຈາກປະເທດໃດ?
ອ່າ ອັນນີ້ເນາະ ຂ່າວຕົງນີ້ກະ ກະບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າອີກຕໍ່ໄປເນາະ ພຽງແຕ່ວ່າ ອ່າ ເນັ້ນຢ້ຳໃຫ້ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນນີ້ ມາ ມາ ມາຮອບໃໝ່ ກະຄືໃຫ້ ໃຫ້ດູແລເຈົ້າຂອງ ຕາມການປະຕິບັດຕົນແບບໃໝ່ New Normal ເນາະ ຢູ່ ຢູ່ ບ້ານ ຢູ່ເຮືອນ ແລະກະປ້ອງກັນຕົນເອງໃຫ້ດີ ຢູ່ຫ່າງ ລ້າງມື ແລະກະໃສ່ໜ້າກາກ ໃຫ້ ໃຫ້ປະຕິບັດຢ່າງ ຢ່າງເຂັ້ມແຂງເນາະ ອັນ ກ່ຽວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ 14 ຄົນທີ່ວ່າມາຈາກຕ່າງປະເທດນີ້ ຂໍຢ້ຳອີກ ເພິ່ນ ເພິ່ນບໍ່ ຍັງບໍ່ ໄດ້ບອກວ່າມາຈາກປະເທດໃດເທື່ອ ແມ່ນບໍ່? ບໍ່ ຍັງບໍ່ໄດ້ບອກ ແລະ ອັນ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າມັນເປັນກໍລະນີທີ່ວ່າປູດຂຶ້ນບາດດຽວນີ້ນະ ເພິ່ນໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍບໍ່ວ່າ ຢູ່ໃນເມືອງລາວ ແຜ່ນດິນລາວນີ້ ທຸກຫົນແຫ່ງທີ່ສາ ມາດປົວພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ ໂຮງພະຍາບານຕ່າງໆນີ້ນະ ມັນມີຄວາມສາມາດປົວໄດ້ຈັກຄົນ ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າບໍ່? ອັນນີ້ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງເນາະ ແຕ່ວ່າທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັກໆກະພື້ນທີ່ທີ່ມີການ ປິ່ນປົວຜູ້ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ກະຊິມີຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະກະ ກະຫຼວງພະບາງ ທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັກສາ ຫຼືປິ່ນປົວຜູ້ ຜູ້ປ່ວຍພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຊ່ວງທີ່ຜ່ານມາເນາະ ກະແປວ່າມັນມີໜ້ອຍ ແລ້ວກໍເຊັ່ນວ່າໂຮງໝໍດີເດັ່ນວ່າຊັ້ນເທາະ ມີພຽງແຕ່ 150 ຕຽງຊີ້ ຄັນມັນເປັນຫຼາຍນີ້ 150 ຕຽງນີ້ບໍ່ພໍໃດ໋ ເພາະວ່າຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ນີ້ໄປນອນອາຍະເຕັມໝົດ ແລະບາດ ນີ້ຄົນທີ່ວ່າເປັນມະຮອກມະເຮັງ ເປັນນັ້ນເປັນນີ້ເດ ເຂົາກໍຊິຕາຍອີກ ເພາະວ່າບໍ່ມີບ່ອນນອນຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານ ປົວບໍ່ໄດ້ກໍຕາຍ ເພາະວ່າເອົາຄົນເຈັບທຳມະດາກັບພວກອັນເປັນອັນໂຄວິດ-19 ໄວ້ນຳກັນກ ະແຮ່ງຕາຍຄັກແລ້ວ ແລະມັນເປັນແບບນີ້ນີ້ ແມ່ນວ່າກໍແນ່ນອນລະ ເພິ່ນບອກໃຫ້ ຫຼືວ່າຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນນີ້ລະມັດລະວັງປ້ອງກັນໂຕແທ້ໆນີ້ ແຕ່ວ່າການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຫຼືວ່າຂໍຮ້ອງນີ້ ມັນ ມັນ ມັນເປັນນ້ຳລາຍຊື່ ໆ ມັນຊ່ວຍຫຍັງບໍ່ໄດ້ ແຕ່ພາກປະຕິບັດແລ້ວ ເພິ່ນ ເພິ່ນ ເພິ່ນໄດ້ອອກມາຊ່ອຍປະຊາຊົນບໍ່ ຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ນັ້ນໃຫ້ນີ້ເປັນຕົ້ນນີ້ນະ?
ການຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆນັ້ນ ກະ ກະຍັງ ຍັງບໍ່ມີຂ່າວຄາວອອກມາເນາະ ຕອນນີ້ເນາະ ກະມີແຕ່ເລື່ອງຂອງ ການຂໍຮ້ອງໃຫ້ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນດູແລເຈົ້າຂອງຫັ້ນນະ ອືມ ມີ ມີແຕ່ຂໍຮ້ອງ ຂໍຮ້ອງ ຂໍຮ້ອງ ຮ້ອງເລື້ອຍໆ ກໍບາ ງທີກໍເຈັບຄໍຊ້ຳກໍບໍ່ຈັກແລ້ວ ແຕ່ວ່າປະຊາຊົນນີ້ ກະດັ່ງທີ່ເວົ້າລະ ມັນ ມັນ ມັນຍາກຢູ່ທີ່ວ່າ ຈະປະຕິບັດຕາມກົດເກນ ຫຼືວ່າວິທີການໃນການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ນີ້ ເພາະວ່າການທຳມາຫາກິນມັນ ໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ຫຼືວ່າພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ນີ້ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ຄືແຫ່ງອື່ນວ່າຊັ້ນເທາະ ຄອບຄົວນີ້ມັນພົວພັນໃກ້ຊິດກັນຫຼາຍຊີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນ ຄັນຊິເວົ້າລະ ລາວເຮົາມັນໂຊກດີຢູ່ທີ່ວ່າ ພະຍາດນີ້ມັນ ມັນບໍ່ມາອາລ ະວາດປານໃດ ເພາະວ່າຄັນອາລະວາດແທ້ໆນີ້ ໂອຍ ແປວ່າຫຍຸ້ງໃຫຍ່ລະ ເພາະວ່າຂາດເຂີນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ລະກະມັນເປັນພະຍາດທີ່ວ່າຮ້າຍແຮງ ລາມໃສ່ກັນໄວອີກ ອັນນີ້ກະເປັນສິ່ງທີ່ເຫັນໃຈເພິ່ນຢູ່ ທີ່ວ່ າເພິ່ນພະຍາຍາມແກ້ໄຂປ້ອງກັນນີ້ນະ ກະ ຈັ່ງໃດກະຢ່າລະ ບັນຫາໂຄວິດ-19 ນີ້ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ແລ້ວງ່າຍດອກ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງອີກທີ່ວ່າຢາກຊາບນີ້ ແມ່ນວ່າ ໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນອັນທຳອິດທຳບໍ່ ໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວນະ ລົ ງໄມ້ລົງມືເຮັດວຽກເຮັດການແລ້ວ ຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ນ່າ ເປັນແນວໃດເນາະ ທ່ານທະນາຍ ພວງເພັດ ລອງຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳປິໂຕເຄມີລາວ-ຈີນ ຕົງຢ່ານ ຊຶ່ງເປັນເຈົ້າຂອງໂລງກັ່ນນ້ຳມັນແຫ່ງ ແລກຂອງສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກໍໄດ້ເປີດເຜີຍກັບຜູ້ສື່ຂ່າວວ່າ ໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນຂອງບໍລິສັດ ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊິເລີ່ມເຮັດວຽກຢ່າງເ ປັນທາງການໃນວັນທີ 30 ພຶດສະຈິກາ 2020 ໂລງກັ່ນນ້ຳມັນມູນລະຄ່າທັງໝົດກວ່າ 179 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ກະເປັນກິດຈະການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງສາມຝ່າຍ ກະຄືບໍລິສັດຢຸນນານ ຕົງຢານ ອິນດັສຕຽນ ໂຮນດິ້ງ ຖືຮຸ້ນ ຢູ່ 75 ເປີເຊັນ ເອີ ລັດຖະວິສາຫະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟລາວ 20 ເປີເຊັນ ທີ່ເຫຼືອອີກ 5 ເປີເຊັນ ເອີ ໂດຍບໍລິສັດຮ່ວມລົງທຶນລາວຈີນຈຳກັດເນາະ ອັນນ່າ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຊາບນີ້ ແຂວງວຽງຈັນນີ້ມັນ ມັນບໍ່ມີນ້ຳມັນດິບ ເດ້ ຢູ່ໃຕ້ດິນນັ້ນນະ ຄັນຊິດູດເອົານ້ຳສ້າງມາກັ່ນເປັນນ້ຳມັນນີ້ ມັນກະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ຂໍຖາມທ່ານແດ່ວ່າ ນ້ຳມັນຊິວ່າ ຊິເອົາມາກັ່ນຢູ່ບ່ອນພິເສດນີ້ນະ ແມ່ນເອົາມາແຕ່ໃສເນາະ ເຫັນບອກວ່າເປັນນ້ຳມັນດິບຈາ ກແນັບທາ ລະກະນ້ຳມັນດີເຊວໜັກຈາກໂລງກັ່ນນ້ຳມັນອື່ນເນາະ ມາເປັນວັດຖຸດິບ ນ້ຳມັນອື່ນນີ້ກະບໍ່ຮູ້ວ່າຊິມາຈາກໃສແນ່ ຫຼືວ່າຊິມາຈາກຕ່າງປະເທດ ຈາກປະເທດໄທນຳຈັ່ງຊີ້ເນາະ ໂດຍຫຼັງຜ່ານກະບວນ ການກັ່ນແລ້ວ ກະຊິໄດ້ຜະລິດ ອ່າ ນ້ຳມັນປະມານ ອ່າ 1 ລ້ານຕັນຕໍ່ປີ ກໍຊິເປັນນ້ຳມັນເບັນຊິນ ປະມານ

ໃນການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນສຳເລັດຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະກໍສ້າງວຽກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນປະມານ 200 ຕຳແໜ່ງເນາະ ອືມ ມັນກໍແປກຢູ່ ເພາະວ່າເມືອງລາວມັນບໍ່ມີນ້ຳມັນ ບັດນີ້ລະເອົານ້ຳມັນຈາກຕ່າງປະເທດມາ ມາກັ່ນມາຕອງລະ ຄືສິແມ່ນເອົາໄປຈີນບໍລະ ກວາງໝອກກວາງມິ້ງ ກວາງຕົກກວາງຕຸ້ງ ແຖວໃດກໍບໍ່ຮູ້ລະ ແຕ່ວ່າມັນເປັນແນວທີ່ວ່າ ຄ່າແຮງງານໃນປະເທດຈີນນີ້ກໍ ມັນກໍຖືກຢູ່ແລ້ວ ລະບັດນີ້ນີ້ ມາເຮັດຢູ່ລາວນີ້ ກໍເຮົາຕີລາຄາ ຫຼືວ່າອ່ານໄດ້ວ່າ ແຮງງານຢູ່ໃນລາວນີ້ມັນແຮ່ງຖືກຕົວະ ເຂົາເຈົ້າຈັ່ງຈຶ່ງມາຕັ້ງໂລງງານຢູ່ຫັ້ນ ລະມາກັ່ນມາຕອງ ລະເພື່ອວ່ານ້ຳມັນນີ້ຖືກ ສົມກັບຄ່າຂົນສົ່ງໄປ ໄປຂາຍຢູ່ໃນປະເທດຈີນຫັ້ນ ກໍ ຍັງຖືກກວ່າປະດິດຢູ່ໃນຈີນຕົວະ ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າດູເດົາຖືກຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ບໍ່ ບໍ່ແນ່ໃຈເນາະ ເລື່ອງຂອງນ້ຳມັນຂອງ ຂອງທາງ ທາງລາວກັບຂອງຈີນ ຄືໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນສາມທະຫານຢູ່ສູ່ໃນບາງກອກນີ້ນະ ແຕ່ກ່ອ ນຕະກີ້ກະແມ່ນວ່າກັ່ນຕອງຢູ່ຫັ້ນ ແລ້ວບັດນີ້ກະຂະຫຍາຍໄປແຫ່ງອື່ນກໍອາດຈະເປັນໄດ້ ແຕ່ວ່ານ້ຳມັນນັ້ນມັນກະແມ່ນວ່ານຳເຂົ້າມາ ມາ ມາ ມາກັ່ນມາຕອງຊັ້ນນະ ກັ່ນນ້ຳມັນຢູ່ລາວຫັ້ນ ກະແປວ່າແມ່ນຢູ່ ມັນ ມັນ ອາດຈະມີລາຄາຖືກ ນ້ຳມັນໃນລາວຫັ້ນຫຼຸດລົງໄດ້ຈັກໜ້ອຍ ແຕ່ວ່າໄປຈີນນີ້ມັນກະຕ້ອງຖືກກວ່າທີ່ວ່າກັ່ນຢູ່ຈີນຕົວະ ເຂົາຈຶ່ງມາກັ່ນຢູ່ລາວ ອັນນີ້ເດ ທ່ານຄິດວ່າແນວໃດ

ອ່າ ທີ່ຜະລິດໄດ້ກໍຊິຖືກກວ່າ ໂອເຄ ຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນທ່ານທາມຫຼາຍໆ ທີ່ໄດ້ກະລຸນາເລົ່າຂ່າວ ຂ່າວທີ່ເປັນທີ່ສົນໃຈໃຫ້ຊາບອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ຂໍ ຂໍຂອບໃຈນຳ ຂອບໃຈທ່ານ ກຳເລີກ ສົມດີມີໄຊ ລາຍງານ SBS ໂອເຄ ບ າຍບາຍ ໂອເຄ ບາຍບາຍ
SBS ລາວ ແຊເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook